كەمتەرلىك ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى. پالانى كىشى كەمتەر دېگەن سۆزنى ئاڭلىغان ھامان ئۇ ئادەمگە قارىتا ھەر كىمنىڭ ھۆرمىتى ۋە سۆيگۈسى ئاشىدىغانلىقىدا شەك يوق. سىز پالانىنىڭ كەمتەر، كىچىك پېئىل كىشى ئىكەنلىكىنى بىلگىنىڭىزدە قانداق ئېسىل تۇيغۇلارغا غەرق بولغىنىڭىزنى تەسۋىرلەپ بېرەلمەيسىز. چۈنكى ئىنسانلار ئۆزىنى چوڭ تۇتىدىغانلارنى زادى ياقتۇرمايدۇ، ئەمما كەمتەر كىشىلەرنى ھەمىشە ھۆرمەتلىگۈسى كېلىدۇ ۋە ئۇلارنى سۆيىدۇ. كەمتەرلىك دېگەننىڭ مەنىسى نېمە؟ كەمتەرلىك، ھەقىقەت قانداقلا بىر كىشى تەرىپىدە بولسا، چوڭلۇق قىلماي ئۇنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۆزىدىن تۆۋەن كىشىلەرگە كەمتەرلىك، مېھرى-مۇھەببەت ۋە يۇمشاقلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىشتۇر. كەمتەرلىكنىڭ ئەكسى كىبىر يەنى ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشتۇر. بۇ تەرىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ سۆزىدىن ئېلىنغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، كىبىر ھەقنى قوبۇل قىلماسلىق ۋە كىشىلەرنى كۆزگە ئىلمەسلىكتۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ بۇ ئىككى جۈملە ئىخچام سۆز بىلەن ئىنتايىن چوڭقۇر ۋە كەڭ مەنىلەرنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ بەرگەنلىكى ئېنىق ھەقىقەتنى قوبۇل قىلماسلىق دېگەننىڭ مەنىسى ئۆزىنىڭ نەزىرىدە يۈز ئابرويدا ياكى بايلىقتا ياكى مەنسەپتە ياكى ھۆرمەتتە ياكى نەسەبتە تۆۋەن سانالغان ياكى ئۆزى ياقتۇرمايدىغان بىرىنىڭ ھەق سۆزىنى ياكى ئۇنىڭدىكى ھەققانىي تەرەپلەرنى قوبۇل قىلماسلىق دېگەنلىكتۇر كىشىلەرنى كۆزگە ئىلماسلىق دېگەننىڭ مەنىسى پېقىرلارنىڭ ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ يېنىغا كەلگىنىدە ئۆزىنى ئۇلارغا تەڭ قىلمىغانلىقتىن غادىيىپ ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش ئۇلارغا سۆز قىلىشتىنمۇ قىسىلىش ئۇلارنىڭ سۆزلىرىنى خوش ياقمىغان قىياپەتتە ئاڭلاش ۋە كۆرگەنلا ئادەمگە سالام قىلماسلىق قاتارلىقلارنى ئىپادىلەيدۇ. مۇنداق قىلىش ئىنسانلارنىڭ ھۆرمەتتىن ئىبارەت ئاللاھ تائالا ئاتا قىلغان تەبىئىي ھەققىنى دەپسەندە قىلغانلىق، ئۇلارنى ئازارلىغانلىق ۋە ئۆزىنى ئاللاھ تائالانىڭ جازاسىغا تۇتقانلىقتۇر. ھېچكىم ئىنكار قىلالمايدىغان، ھەتتا دىنسىزلارمۇ رەت قىلالمايدىغان ھەقىقەت شۇكى، ئۆزىنى چوڭ تۇتىدىغان، كىشىلەرنى كۆزگە ئىلمايدىغان ئادەم، سۆيۈلۈشكە ھەقلىق بولمايدۇ. بىر كۈنى ئۇ چوقۇم خار بولماي قالمايدۇ. ئاللاھ تائالا ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىلارنى ھەر زامان چۆكتۈرۈپ، كەمتەرلىك قىلغۇچىلارنىڭ شەنىنى ھەر زامان كۆتۈرۈپ كەلدى. ئۆزىنى يەر يۈزىنىڭ ئىلاھى دەپ ئېلان قىلغان فىرئاۋن، بايلىقىغا ئىشىنىپ ھەقىقەتنى قوبۇل قىلىشتىن باش تارتقان قارۇن، مەنسىپىگە ئىشىنىپ، ھەقىقەتكە قارشى چىققان ئەبۇ جەھىل قاتارلىق زالىملارنىڭ ئىبرەتلىك ئاقىۋەتلىرى بۇنىڭ تىپىك مىسالى چۈنكى چوڭلۇق ۋە كاتتىلىق پەقەت ئاللا تائالاغىلا خاس بولغان ھوقۇقتۇر ئاللا تائالادىن ئۇنى تالاشقانلار ئەڭ ئېچىنىشلىق ئازابلار بىلەن جازالىنىپ كەلمەكتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئاللاھ تائالاغا كەمتەرلىك قىلغان ئادەمنى ئاللاھ تائالا چوقۇم يۇقىرى مەرتىبىلەرگە كۆتۈرىدۇ دەپ كۆرسەتكەن تەبىئىيكى ئاللاھ تائالاغا قارىتا كەمتەر بولغان ئادەم ئاللاھ تائالانىڭ بەندىلىرىگىمۇ كەمتەر بولىدۇ چۈنكى كەمتەرلىك بۇنى تەقەززا قىلىدۇ بۇ ھەدىس پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مۆجىزىلىك سۆزلىرىدىن بولۇپ ھاياتىمىزدا بۇ سۆزنىڭ ھەقلىقىنى ئىسپاتلايدىغان ئەمەلىيەتلەرنى كۆرۈۋاتىمىز. كەمتەر ئادەمنى ھەر كىم ياخشى كۆرىدۇ، ئۇنى يۈرىكىدىن ھۆرمەتلەيدۇ، ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇشتىن ھۇزۇر-ھالاۋەت ۋە بەخت-سائادەت ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ھەقىقەتنى ھېچ كىم ئىنكار قىلالمايدۇ. ئەكسىچە، ئۆزىنى چوڭ تۇتىدىغان، كىشىلەرنى كۆزگە ئىلمايدىغان مۇتەكەببىرلەرنى ھېچ كىم ياقتۇرمايدۇ، ئۇنىڭ يېنىدا بولۇشتىن راھەت ھېس قىلالمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە مۇنداق دېگەن. كىمكى ئاللاھ تائالاغا بىر دەرىجە كەمتەرلىك قىلىدىكەن، ئاللاھ تائالا ئۇنى بىر دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. شۇنداق قىلىپ، بەندە كەمتەر بولغانسېرى ئۇنىڭ مەرتىبىسى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلەرگىچە كۆتۈرۈلىدۇ. كىمكى ئاللاھ تائالاغا بىر دەرىجە چوڭلۇق قىلىدىكەن، ئاللاھ تائالا ئۇنى بىر دەرىجە چۈشۈرىدۇ. شۇنداق قىلىپ، بەندە چوڭلۇق قىلغانسېرى ئاللاھ تائالا ئۇنى ئەڭ تۆۋەن دەرىجىلەرگىچە چۈشۈرۈۋېتىدۇ.

قۇرئان كەرىم لوقمان ھەكىمنىڭ ئوغلىغا قىلغان نەسىھىتىنى بايان قىلغان لوقمان ھەكىم ئوغلىغا كىشىلەردىن مەنسىتمەسلىكتىن يۈز ئۆرۈمىگىن زېمىندا غادىيىپ ماڭمىغىن ئاللا ھەقىقەتەن ھاكاۋۇر ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىلارنى ياقتۇرمايدۇ دېگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەخلاقىدىن ئۆرنەكلەر ئىسلام پەيغەمبىرى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ئاشكارا يوشۇرۇن پۈتۈن ئەھۋالىنى بىلىدىغان ھايات شېرىكى ئائىشە رەزىياللاھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەخلاقىنى تەرىپلەپ، ئۇنىڭ ئەخلاقى قۇرئان ئىدى، دېگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىلەن بىرگە ياشىغان ۋە ئۇنىڭ پۈتۈن ئەھۋاللىرىنى بىلىدىغان ساھابىلەر ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەخلاقىنى تەرىپلەپ مۇنداق دېيىشكەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىراۋ بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشسە، قارشى تەرەپ قولىنى تارتمىغىچە ئۇنىڭ قولىنى قويۇپ بەرمەيتتى. بىراۋغا سالام قىلسا تەبەسسۇم بىلەن تولۇق سالام قىلاتتى. قارشى تەرەپ يۈزىنى چۆرىمىگىچە يۈزىنى باشقا ياققا چۆرىمەيتتى. قانداقلا بىر ئولتۇرۇشلاردا ھەرگىز تۆرگە چىقمايتتى. بەلكى قەيەردە بوش ئورۇن بولسا شۇ يەردە ئولتۇراتتى. ساھابىلىرىنىڭ ئۇنىڭغا ئورنىدىن تۇرۇشىنى ياقتۇرمايتتى. پېقىرلارنى يوقلاپ ھال ئەھۋالىنى سوراپ تۇراتتى. يېتىملارنىڭ بېشىنى سىلايتتى، ئۇلار بىلەن مۇڭدىشاتتى، كېسەللەرنى يوقلايتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆزىنىڭ كەمتەرلىكىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېگەن، ئاللا تائالا مېنىڭ پادىشاھ پەيغەمبەر بولۇشۇم بىلەن ئاددىي-ساددا پەيغەمبەر بولۇشۇم ئوتتۇرىسىدا ئىختىيارنى بەرگەن ئىدى، مەن ئاددىي-ساددا پەيغەمبەر بولۇشنى تاللىدىم. بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ يېنىغا كىرىش ئالدىدا تارتىنغانلىقتىن تەمتىرەپ قالغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭغا، تەمتىرىمە، مەن پادىشاھ ئەمەسمەن، پەقەت مەككىدە قۇرۇتۇلغان گۆشنى يەپ ھايات كەچۈرىدىغان بىر ئايالنىڭ بالىسىمەن، دېگەن. بىراۋ سىزنىڭ ئالدىڭىزغا كىرگىنىدە، سىزنىڭ ئاز-تولا مەنسىپىڭىز ياكى ئىلمىڭىز، ياكى خەلقنىڭ نەزىرىدىكى يۈز ئابرۇيىڭىز سەۋەبلىك سىزدىن تارتىنىپ تۇرغىنىدا ئۇنىڭغا مەن ئاددىي بىر دېھقاننىڭ بالىسىمەن ياكى ئاددىي بىر ھۈنەرۋەننىڭ ياكى ئاددىي بىر ئىشچىنىڭ بالىسىمەن دەپ ئېيتىپ باقتىڭىزمۇ شۇنداق دەپ ئېيتالامسىز ئۇنداق قىلمىغان بولسىڭىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن كەمتەرلىكنى ئۆگىنىۋېلىڭ ئىنسانلار ئادەتتە ئاز تولا ھوقۇق ياكى ئاددىيغىنە بىرەر مەنسەپكە ئېرىشكىنىدە بىردىنلا ئۆزگىرىدۇ قول ئاستىدىكىلەرگە ئۆزىنى كۆرسەتكۈسى كېلىپ قىلمىغان چوڭلۇقلىرى قالمايدۇ باشقىلارنى ئىشقا سېلىپ قويۇپ گويا شۇ ئاددىيغىنە مەنسەپنىڭ ھالاۋىتىنى تېتىۋاتقاندەك ھاكاۋۇرلۇق بىلەن قول قوۋۇشتۇرۇپ تۇرىدۇ ئەمما ئىنسانىيەتنىڭ ئىپتىخارلىق ئۈلگىسى، گۈزەل ئەخلاقنىڭ نەمۇنىسى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام مۇنداقلارنىڭ تامامەن ئەكسىچە زات ئىدى. مەككىلىك مۇشرىكلەر، مەدىنىلىك يەھۇدىلار مەككىلىك مۇشرىكلەر، مەدىنىلىك يەھۇدىلار ۋە ئەرەب يېرىم ئارىلىنىڭ ھەر قايسى قەبىلىلىرى بىرلىشىپ، مەدىنىگە ھۇجۇم قىلماقچى بولغىنىدا، مۇسۇلمانلار مەدىنە شەھىرىنى دۈشمەنلەرنىڭ ھۇجۇمىدىن ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن، مەدىنە شەھىرىنىڭ ئەتراپىغا خەندەك كولاش ئىشىغا كىرىشىپ كېتىدۇ. ساھابىلارنىڭ بەزىسى كولىماقچى بولغان جايلاردىكى تاشلارنى چېقىش بىلەن، بەزىسى كولاش بىلەن مەشغۇل ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بولسا، يېشى ئەللىكتىن ئاشقىنىغا قارىماي، ئىشنىڭ ئەڭ ئېغىرىنى تاللىۋالغان بولۇپ، ئۈچ مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى، توپىنى مۇبارەك مۈرىسى بىلەن كۆتۈرۈپ سىرتقا ئېلىپ چىقاتتى. ھەتتا ساھابىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۈستى بېشى تۇپراققا مىلىنىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مەدىنىدە تۇنجى مەسجىتنى سالغاندىمۇ مۈرىسىدە خىشلارنى توشۇپ ئىشلىگەنلىكىمۇ مەشھۇر ۋەقەلىك. ئائىشە رەزىياللاھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۆي ئىچىدىكى ئىشلىرى ھەققىدە سورالغىنىدا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆيدە ئائىلىسىنىڭ خىزمىتىدە بولاتتى، كىيىمىنى ئۆزى يامايتتى، ئايىغىنى ئۆزى تىكەتتى، ماللىرىنى ئۆزى ساغاتتى، ئۆزىنىڭ ئىشىنى ئۆزى قىلاتتى، دەپ جاۋاب بەرگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سەپەرلىرىنىڭ بىرىدە ساھابىلىرى بىلەن بىر قوي بوغۇزلاپ غىزالانماقچى بولغاندا، ساھابىلاردىن بىرى، مەن قوينى بوغۇزلايمەن دېسە يەنە بىرى مەن قوينى سويىمەن دەيدۇ يەنە بىرى مەن گۆشنى پىشۇرۇش ئىشىنى قىلىمەن دەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنداقتا مەن ئوتۇن يىغىش ئىشىنى قىلىمەن دېگەندە ساھابىلار يا رەسۇلۇللاھ بىز ھەممىگە يېتىشەلەيمىز، سىز ئارام ئالغان بولسىڭىزكەن، دېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، سىلەرنىڭ ھەممىنى قىلىپ كېتەلەيدىغانلىقىڭلارنى بىلىمەن، بىراق سىلەردىن پەرقلىق بولۇشنى ياقتۇرمايمەن، چۈنكى ئاللاھ تائالا ھەمراھلىرىدىن ئۆزىنى پەرقلىق قىلىۋالغان بەندىسىنى ياقتۇرمايدۇ، دەيدۇ ۋە ئوتۇن يىغىشقا داۋام قىلىدۇ. ساھابىلەرنىڭ كەمتەرلىكىدىن بەزى ئۆرنەكلەر: بىرىنچى خەلىپە ئەبۇ بەكرى رازىياللاھۇ ئەنھۇ ھەمىشە ئاجىز-ئورۇقلارنىڭ خىزمىتىنى قىلاتتى. بىر كۈنى ئۇنىڭ بىر تۇل ئايالنىڭ ئۆيىنى تازىلاۋاتقانلىقىنى كۆرگەن ساھابىلەر ئۇنىڭ ياشىنىپ قالغانلىقىغا قارىماي باشقىلارنىڭ ئىشلىرىنى قىلىۋاتقانلىقىدىن تەسىرلىنىپ ئۇنى بۇ ئىشتىن توختىتىشقا ئامالسىز قالغان. چۈنكى دۆلەتنىڭ باشلىقى، مۇسۇلمانلارنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن كېيىنكى رەھبىرى بولغان. بىر ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ مۇھىم ئىشلىرى ئەلۋەتتە كۆپ ئىدى. ئويلاپ كۆرۈڭ، سىز قاچان ئۆيىڭىزنى ئۆز قولىڭىز بىلەن تازىلاپ چىقتىڭىز؟ قاچان ئايالىڭىزغا ياكى ئانىڭىزغا ياكى ھەمشىرىلىرىڭىزگە ئۆينى تازىلاش ئىشلىرىدا ياردەمچى بولدىڭىز؟ ئۆزىنىڭ ئۆيىنى تازىلاشقا قولى كەلمىگەن بىرىدىن باشقىسىنىڭ ئۆيىنى تازىلاپ بېرىشنى كۈتۈش مۇمكىنمۇ؟ ئەبۇ بەكرى رەزىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا دىللىرىنى ئىسلامغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغان ئىنسانلار تۈرىدىن بىر ئادەم كېلىپ، ئۇنىڭدىن بىر پارچە يەر بۇيرۇپ بېرىشنى سورايدۇ. ئەبۇ بەكرى رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ئۇنىڭغا سورىغان يېرىنى بۇيرۇپ بېرىپ، قولىغا ھۆججەت يېزىپ بېرىدۇ ۋە ئۇنى ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ يېنىغا بېرىپ، بۇ ئىشنى ئۇنىڭ گۇۋاھلىقىدىن ئۆتكۈزۈشكە بۇيرۇيدۇ. ھېلىقى ئادەم ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ يېنىغا بېرىپ ئەھۋالنى بايان قىلغىنىدا، ھەزرىتى ئۆمەر، مەن بۇ ئىشقا گۇۋاھ بولمايمەن، چۈنكى سىلەر ئىسلام ئاجىز ۋاقتىدا بىزدىن ياردەم ئالاتتىڭلار، ئەمدى ھازىر ئىسلام كۈچلەندى، دەپ قولىدىن ھۆججەتنى ئېلىپ يىرتىپ تاشلايدۇ. بۇ ئادەم ھەزرىتى ئەبۇ بەكرىنىڭ يېنىغا قايتىپ بېرىپ، مەن ھېچ بىلەلمەي قالدىم، خەلىپە زادى قايسىڭلار، سىزمۇ ياكى ئۆمەرمۇ؟ دېگەندە، ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى رەزىياللاھۇ ئەنھۇ تەبەسسۇم بىلەن خەلىپە ئۇ، ئىنشائاللا، دەيدۇ. سىز ياكى مەن ھەزرىتى ئەبۇ بەكرىنىڭ ئورنىدا بولغان بولساق قانداق قىلار ئىدۇق؟ ھەزرىتى ئۆمەر خەلىپىگە قارشى چىققانلىقتىن ئۇ يازغان ھۆججەتنى يىرتىپ تاشلىغانمۇ؟ ياق. ئۇنى ياقتۇرمىغانلىقتىن شۇنداق قىلغانمۇ؟ ياق. ھەزرىتى ئەبۇ بەكرىگە بولغان ساداقىتى ۋە چىن سۆيگۈسىنى ئىپادىلەپ، كەشكى، ئەبۇ بەكرىنىڭ مەيدىسىدىكى بىر تال تۈكچىلىك بولالىغان بولسامكەن دېگەن كىشىمۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ئىدى. ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىياللاھۇ ئەنھۇ خەلىپە بولغان كۈنلەرنىڭ بىرىدە ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئىراقنىڭ كاتتىلىرىدىن تەشكىللەنگەن بىر گۇرۇپپا كىشىلەر مەدىنىگە يېتىپ كېلىدۇ. ئۇلار خەلىپە ئۆمەرنىڭ يېنىغا كەلگىنىدە ئۇ تۆگىسىنى يۇيۇۋاتاتتى. ئۇلار بۇ ئەھۋالنى كۆرگەندىن كېيىن ھەيران قېلىپ، ئى مۇسۇلمانلارنىڭ سەردارى، قۇللاردىن بىرىنى بۇيرۇسىڭىز تۆگىنى شۇلار يۇيۇپ بەرسە بولماسمىدى؟ دېگەندە خەلىپە ئۆمەر، قايسى قۇل مەندىن بەكرەك قۇل بولسۇن؟ دەيدۇ. بۇ سۆزنى ئاڭلىغان مېھمانلاردىن بىرى، سىلەر بىلمەمسىلەر، مۇسۇلمانلارنىڭ ئىشلىرىغا مەسئۇل بولغان ئادەم ئۆزىنى ئۇلارنىڭ قۇلى دەپ بىلىدۇ ئەمەسمۇ؟ دەيدۇ. تۆتىنچى خەلىپە ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ رەزىياللاھۇ ئەنھۇ بىر كۈنى ئوغلى بىلەن سۆھبەتلىشىپ ئولتۇرغىنىدا، ئوغلى ئۇنىڭدىن دادا، رەسۇلۇللاھتىن قالسا مۇسۇلمانلارنىڭ ئەڭ ياخشىسى كىم؟ دەپ سوراپ قالىدۇ. ھەزرىتى ئەلى ئوغلىغا ئەبۇ بەكرى سىددىق دەپ جاۋاب بەرگەندىن كېيىن ئوغلى ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ دېگىنىچە سوئالىغا داۋام قىلغانسېرى ھەزرىتى ئەلى ئەبۇ بەكرىدىن كېيىن ئۆمەر ئىبنى خەتتابنى ئاندىن ئوسمان ئىبنى ئەففاننى بىر بىرلەپ ساناپ بېرىدۇ. دادىسىنىڭ ئۆزىنى سانىمىغانلىقىغا ھەيران بولغان ئوغۇل ئاخىرى ئاندىن سىزغۇ دەيمەن دېگەندە ھەزرىتى ئەلى رەزىياللاھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۆيىدە چوڭ بولغان ياشلاردىن تۇنجى بولۇپ مۇسۇلمان بولغانلىق شەرىپىگە نائىل بولغان ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئەڭ سۆيۈملۈك قىزى فاتىمە رەزىياللاھۇ ئەنھاغا ئۆيلىنىپ پەيغەمبەر ئائىلىسىدىن ئورۇن ئالغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ جېنىدىن سۆيۈملۈك ئىككى نەۋرىسى ئىمام ھەسەن بىلەن ئىمام ھۈسەيىنلەرنىڭ ئاتىسى بولغان تۇرۇپ، كەمتەرلىكتىن، ئەي ئوغلۇم، مەن دېگەن مۇسۇلمانلار ئارىسىدىكى ئاددىي بىر ئادەممەن، دەپ جاۋاب بەرگەن. چىرايلىق كىيىنىش كىبىر ئەمەس. بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامدىن، يا رەسۇلاللا، مەن كىيىمىمنىڭ چىرايلىق، ئايىغىمنىڭ چىرايلىق بولۇشىنى ياقتۇرىمەن. بۇ كىبىردىن سانىلامدۇ دەپ سورىغاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ياق ئاللاتائالا گۈزەلدۇر ئۇ گۈزەللىكنى ياقتۇرىدۇ دەپ جاۋاب بەرگەن ئاللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ياقتۇرمايدىغان كىيىنىش تەكەببۇرلۇقنىڭ كىيىمى بولۇپ كىشىلەرگە ئۆزىنى كۆرسىتىپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىش ئۈچۈن كىيىلىدىغان كىيىملەردۇر ئەرەبلەردە ئۆزىنى چوڭ تۇتىدىغانلار كىيىمىنى ناھايىتى ئۇزۇن كىيىدىغان بولۇپ يەرگە تېگىپ تۇراتتى. ئىسلام شەرىئىتىدە شىمنى ئوشۇقتىن ئېشىپ چۈشىدىغان دەرىجىدە ئۇزۇن كىيىشنىڭ چەكلەنگەنلىكىمۇ بۇ سەۋەبتىن بولسا كېرەك. كەمتەرلىكنىڭ چېكى بار. كەمتەرلىك قىلدىم دەپ ئۆزىنى كىشىلەرگە خور كۆرسىتىش، كىيىمىنى، چاچ-ساقىلىنى تۈزەپ پاكىزە چىرايلىق يۈرۈشنىڭ ئورنىغا پاسكىنا ۋە كىر كىيىملەر بىلەن يۈرۈش قولىدا بار تۇرۇپ چىرايلىق كىيىنمەسلىك ھەرگىزمۇ كەمتەرلىك سانالمايدۇ چۈنكى ھەر نەرسىنىڭ بىر چەك چېگرىسى بولغىنىدەك كەمتەرلىكنىڭمۇ چەك چېگرىسى بار ئۆزىنىڭ چەك چېگرىسىدىن چىقىپ كەتكەن كەمتەرلىك سۆكۈلۈشكە يۈز تۇتىدۇ چۈنكى بۇ ھالدا ئۇ كىشى يا كەمتەرلىكنى تەرك ئېتىپ ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشقا ياكى كەمتەرلىكنى ئاشۇرۇۋېتىپ ئۆزىنى خور ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويۇشقا يول تۇتىدۇ ھەر ئىككى ھالەت سۆيۈلمەيدۇ شۇڭا كەمتەرلىك ئۆزىنىڭ چەك چېگرىسى ئىچىدە بولۇشى لازىم